SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ສຳລັບລັດວິກຕໍເຣຍ ການຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ Latest ຂັ້ນລ່າສຸດ ພາຍໃຕ້ແຜນການການເປີດວິກຕໍເຣຍຄືນໃໝ່ Lockdown ຂັ້ນລະດັບ 4 ຂອງ ແມລເບີນ ຖືກຕໍ່ຍາວອອກຈົນຮອດທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2020 ແຕ່ຂໍ້ຕ້ອງຫ້າມບາງສິ່ງບາງຢ່າງຖືກໝາຍອອກຈາກແຕ່ວັນອາທິດທີ 13 ກັນຍາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ຄືການຕ້ອງຫ້າມອອກບ້ານອອກເຮືອນ Curfew ຈະເລີ່ມຂຶ້ນຈາກ 9 ໂມງຄ່ຳ ຊ້າກວ່າເກົ່າໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ການອອກກຳລັງກາຍເຮັດໄດ້ເຖິງສອງຊົ່ວໂມງ ນີ້ທະວີຂຶ້ນສອງເທົ່າ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນໂດຍຜູ້ດຽວຈະສາມາດຮັບຄົນມາຢ້ຽມຢາມໄດ້ ຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນຄົນທີ່ຖືກບົ່ງບອກໄວ້ Social Bubble ການ ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກບ້ານໂດຍສາທາລະນະຊົນເຮັດໄດ້ສອງຄົນ ຫຼື ຄົນຂອງຄອບຄົວ ການຕ້ອງຫ້າມໃນລັດວິກຕໍເຣຍຖືກຜ່ອນຄາຍອອກເປັນຂັ້ນໆ ຢູ່ໃນແມລເບີນ ແລະ ຊົນນະບົດວິກຕໍເຣຍ ເພື່ອຈະຮູ້ຈະຊາບ ລາຍລະອຽດໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ Metro Melbourne New Roadmap https

ຂໍ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບບາດກ້າວເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ COVID Normal ຂຶ້ນກັບການແນະນຳໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ບາດກ້າວທີ 1 13 ກັນຍາ 2020 ບາດກ້າວທີ 1 ຖືກບັນຍັດໃສ່ແຕ່ສຳລັບ Metro Melbourne ຕາມທີ່ເວົ້າມາກ່ອນນີ້ແລ້ວກ່ຽວກັບ Latest ບາດກ້າ ວທີ 2 ຊົນນະບົດວິກຕໍເຣຍ 13 ກັນຍາ 2020 Social Bubble ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ການກັບຄືນການຮຽນ Metro Melbourne 28 ກັນຍາ 2020 Social Bubble ຄົນເຮັດວຽກບາງຄົນກັບຄືນເຮັດວຽກເປັນຂັ້ນໆ ແລະ ການຮຽນ ບາດກ້າວທີ 3 26 ຕຸລາ 2020 ຊົນນະບົດວິກຕໍເຣ ຍ ເປີດກວ້າງຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບບາງຈຸດ ການຫຼິ້ນ ພິທີຕ່າງໆ ແລະ ໂອກາດພິເສດ ເຂດໃນເມືອງແມລເບີນ ອຸດສາຫະກຳສ່ວນໃຫຍ່ກັບຄືນ ເປີດຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບການສຶກສາ ກິລາ ການຫຼິ້ນ ພິທີຕ່າງໆ ແລະ ໂອກາດພິ ເສດ ບາດກ້າວສຸດທ້າຍ 23 ພະຈິກ 2020 ທົ່ວລັດ ຈຳນວນຄົນໃນການເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະ Hospitality ທະວີຂຶ້ນ COVID Normal ບໍ່ມີການຕ້ອງຫ້າມສຳລັບການເຕົ້າໂຮມກັນ ຄົນຢ້ຽມຢາມ Hospitality ຫຼື ກິລາ COVID Normal ໝາຍເຖິງບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄໂຣນາໄວຣັສໃ ໝ່ສຳລັບ 28 ມື້ ບໍ່ມີກໍລະນີທີ່ເປັນຢູ່ທົ່ວລັດ ບໍ່ມີການລະບາດກ່ຽວກັບອັນຫ່ວງໃຍໃນທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ ການກວດຄົນ ແລະ ຄົນທີ່ໃກ້ຊິດກັນ ຄົນທີ່ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄໂຣນາໄວຣັສຕ້ອງແຍກໂຕຢູ່ກິນ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ ກິນນຳກັນກັບຄົນທີ່ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼື ຄົນທີ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຕ້ອງແຍກໂຕຢູ່ກິນດ້ວຍ ຄົນຢ້ຽມຢາມໂຮງພະຍາບານ ການເຂົ້າໄປໃນໂຮງພະຍາບານແມ່ນຖືກຕ້ອງຫ້າມ ຄົນທີ່ຖືກຈ້າງ ແ ລະ ອາສາສະໝັກສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້ໃນຖານປົກກະຕິ ແຕ່ມີຂໍ້ຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບອາຍຸ ແລະ ຈຳນວນຄົນທີ່ເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບປ່ວຍ ແລະ ມີກຳນົດເວລາຂອງການຢ້ຽມຢາມ ໃຫ້ກວດເບິ່ງ ແລະ ສອບຖາ ມ ການຄ້ຳຈູນການເງິນ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍນຳມາໃຊ້ຄືນເບ້ຍໄພພິບັດ 1,500 ໂດລາ ສຳລັບຄົນທີ່ຂາດການໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ມັນມີໄວ້ບໍລິການສຳລັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ທີ່ຕ້ອງແຍກຕົວຢູ່ກິ ນ ແຕ່ບໍ່ມີການຂາດການໄດ້ຍ້ອນການເຈັບປ່ວຍ Sick Leave ຫຼື ໄດ້ຮັບເບ້ຍ JobKeeper ຫຼື JobSeeker ແລະ ຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະມີຜົນດີສຳລັບຄົນທີ່ຖືວີຊາໄລຍະສັ້ນໂດຍສະເພາະ ໂຮງຮຽນ ການກັບຄືນເຂົ້າໂຮງຮຽນເປັນຂັ້ນໆຖືກກະວ າງໄວ້ສຳລັບເທີມ 4 5 ຕຸລາ 2020 ສຳລັບເຂດຊົນນະບົດລັດວິກຕໍເຣຍ ແລະ 26 ຕຸລາ 2020 ສຳລັບເຂດໃນເມືອງຂອງແມລເບີນ ສຳລັບປີທີ 3 ແລະ 10 ນັກຮຽນທຸກໆຄົນທົ່ວລັດວິກຕໍເຣຍກັບຄືນສູ່ການຮຽນຢູ່ເຮືອນ ການຮຽ ນແບບບໍ່ຕາຍໂຕ ແລະ ໂດຍທາງໄກ ມີໄວ້ສຳລັບນັກຮຽນທຸກໆຄົນທົ່ວວິກຕໍເຣຍ ນີ້ແມ່ນຮ່ວມດ້ວຍນັກຮຽນ VCE ທີ່ຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ໂຮງຮຽນພິເສດຈະເປີດຢູ່ຕໍ່ໄປ ນັກຮຽນຂອງທ່ານພໍ່ແມ່ທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກເຮັ ດການຢູ່ນອກເຮືອນ ມີທາງເລືອກໄປໂຮງຮຽນ ຫຼື ຖືກດູແລ GAT General Assessment Test ການສອບເສັງທົ່ວໄປ ຖືກຍ້າຍໄປໃສ່ຕອນຕົ້ນຂອງເທີມ 4 ສຳລັບຄວາມຊີ້ແຈງເພີ່ມ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ https ຈ້ຳສອງເມັດ ຂີດທັບ ຂີດທັບ www.education.vic.gov.au ຂີດທັບ about ຂີດ ທັບ department ຂີດທັບ pages ພີໃຫຍ່ ຂີດທັບ learningfromhome.aspx ສຳລັບລັດ South Australia ກຳນົດການເຕົ້າໂຮມກັນ ການເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ບ້ານເຮືອນສ່ວນຕົວບໍ່ສາມາດກະທຳໄດ້ກາຍ 50 ຄົນ ການເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສ່ວນໂຕ ນອກຈາກບ້ານເຮືອນ ສ່ວນໂຕ ໃນເຮືອນ ຫຼື ນອກເຮືອນ ບັດນີ້ຖືກຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກາຍ 100 ຄົນ Pubs ບາ ແລະ ຮ້ານອາຫານສາມາດເສີບສຸລາແກ່ຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ເທົ່ານັ້ນ ຢູ່ຫ່າງຈາກບາໃດໆ ແລະ ບໍລິເວນອັນປົກກະຕິ ມີການບັນຍັດຄືນເຂດປອດ ຈາກການເດີນທາງ 40 ຫຼັກກິໂລແມັດ ສຳລັບຊຸມຊົນໃນຊາຍແດນວິກຕໍເຣຍ ແລະ South Australia

ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກ ຍ້ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງແຍກໂຕຢູ່ກິນ ຫຼື ຄວາຣັນທີນ ຖືກຊອມເບິ່ງພະຍາດ ມັນແມ່ນເງິນເປັນກ້ອນ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການໃນໄລຍະ 14 ມື້ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງແຍກໂຕ ຢູ່ກິນ ຈຳນວນການເຕົ້າໂຮມກັນ ການເຕົ້າໂຮມກັນຖືກທະວີຂຶ້ນເປັນ 20 ຄົນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ສຳລັບໃນເຮືອນ ຫຼື ນອກເຮືອນ ຮ່ວມດ້ວຍຮ້ານອາຫານ ກາເຟ ຊີເນມາ ຫໍວັດຖຸບູຮານ Galleries ບ່ອນປະຫວັດສາດ ການເຕົ້າໂຮ ມກັນໃນດ້ານສາສະໜາ ການວິວາ ຊະນາປະກິດສົບ ສາມາດມີໄດ້ເຖິງ 50 ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ມາດຕະການສຸກເສີນ State of Emergency ຂອງລັດຕັດສະເມເນຍ ຖືກຕໍ່ຍາວອອກຈົນຮອດວັນ ທີ 26 ຕຸລາ 2020 ວັນທີ 1 ທັນວາ 2020 ຖືກຮ່າງໄວ້ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຊາຍແດນຕັດສະເມເນຍ ການກັບຄືນມາຈາກລັດ Queensland ຄົນຕັດສະເມເນຍທີ່ກັບຄືນມາຈາກການໄປຢູ່ໃນເຂດ City of Brisbane, City of Ipswich ແລະ Logan City ຖືກຕ້ອງການໃຫ້ເຮັດໃຫ້ຈູ ບ quarantine 14 ມື້ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ລັດຖະບານບົ່ງວາງໄວ້ ສຳລັບອັບເດດກ່ຽວກັບການເດີນທາງຕັດສະເມເນຍ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ https ຈ້ຳສອງເມັດ ຂີດທັບ ຂີດທັບ www.coronavirus